ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 15 ກຸມພາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີເຂົ້າຂ່າວທີ່ຄິດວ່າເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍຂໍນຳເອົາ ສາລະຄະດີການວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເຂົ້າຂ່າວຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງມາສະເໜີສູ່ທ່ານຟັງດັ່ງເດີມ ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ໃຄ່ຂໍນຳເອົາເລື່ອງ ຫຼັກຖານຕ່າງໆສະເໜີວ່າບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານສາທ າລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການທີ່ສົມບັດ ສົມພອນ ຫາຍສາບສູນໄປ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບນັກຂ່າວອົດສະຕຣາລີທີ່ຖືກຈັບໄວ້ໃນປະເທດສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ເສັ້ນທ າງທີ່ຈະນຳພາເສດຖະກິດອົດສະເຕຣເລຍຟື້ນດີຄືນ ຈະເຮັດຫຍັງແດ່ ແລະ ເຂົ້າຂ່າວຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງ ຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ 15 ກຸມພາ 2021 ຈຳນວນຄົນ ອົດສະເຕຣເລຍໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຈະທະວີຂຶ້ນ ຍົກເວັ້ນສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ໂຈ ໄບເດັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຮຽກໃຫ້ມີກົດໝາຍອັນເຄັ່ງຄັດກວ່າ ເກົ່າເພື່ອຄວບຄຸມປືນຜາໜ້າໄມ້ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຊູ ເວ ເຊ ດາລາເທັນນິດມືດີມືດັງຂອງປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ເດີນໜ້າໃນການແຂ່ງຂັນ Australian Open ຂ່າວທົ່ວໄປ ອົດສະເຕຣເລຍຈະໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ -19 ຈາກບໍລິສັດ Pfizer 80,000 ໂດສ ໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງເດີນໄປຕາມແຜນການເພື່ອຈະເລີ່ມສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ດັ່ງຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແ ກ່ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພານີ້ ມີການຈັດແຈງການເກັບມ້ຽນຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໄວ້ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລ້ວ ໂດຍມີຕູ້ເຢັນແຊ່ແຂງ 11 ຕູ້ ທີ່ມີຄວາມເຢັນເຖິງລົ ບ 70 ອົງສາ ທີ່ແຕ່ລະຕູ້ເກັບຮັກສາຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໄວ້ໄດ້ເຖິງ 140,000 ໂດສ ລັດ Northern Territory ຈະປະກາດແຜນການການສັກຢູກສັກຢາກັນໂຄວິດ-19 ອອກມາໃນຄັ້ງໜ້ານີ້

ການບໍລິການຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນໃນເຂດໄກໂດດດ່ຽວ ແມ່ນການທ້າທາຍສຳລັບການຂົນສົ່ງຕ່າງໆ Greg Hunt ລັດຖະມົນຕີວ່າການສາທາລະນະສຸກອົດສະເຕຣເລຍເວົ້າວ່າ ທ່ານຄາດຄະເນວ່າຢາວັ ກຊີນ AstraZeneca ຈະຖືກຮັບຮູ້ໃນເວລາພາຍໃນ 2-3 ສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້ ຈຳນວນຄົນໃນຕ່າງປະເທດທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິງສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ 15 ກຸມພາ ຈະທະວີຂຶ້ນ ຍົກເວັ້ນສຳລັບລັດວິກ ຕໍເຣຍ ຈຳນວນຄົນທີ່ຈະເດີນທາງມາຍັງ New South Wales Queensland ແລະ Western Australia ຖືກຕັດຫຼຸດລົງ 50 ເປີເຊັນ ໃນຕົ້ນເດືອນມົກກະລາປີນີ້ ຍ້ອນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່

um we have a a highly contagious disease um strong hotel quarantine system in Australia ທ່ານຢາກໃຫ້ລັດວິກຕໍເຣຍເລີ່ມຮັບເອົາຄົນນັ້ນຄືນ ພາຍຫຼັງທີ່ວິກຕໍເຣຍພົ້ນອອກຈາກລັອກດາວໃນທ່ຽງຄືນຂອງວັນພຸດທີ 17 ກຸມພາ ຄືມື້ຮືນີ້ ວິກຕໍເຣຍຖືກລັອກດາວເປັນມື້ທີ 3 ແລ້ວຈາ ກທັງໝົດ 5 ມື້ ຄັນບໍ່ວ່າຈະມີການຕື່ມອອກອີກ ທາງການລັດວິກຕໍເຣຍເຕືອນວ່າມັນຍັງເຊົ້າເກີນໄປທີ່ຈະຮູ້ວ່າລັອກດາວນັ້ນ ມີປະສິດທິຜົນຫຼືບໍ່ ບັດນີ້ຄົນທີ່ຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ອັງກິດ ຈາກໂຮງແຮມ Holiday Inn ທີ່ຢູ່ຂ້າງສະໜາມບິນສາກົນຂອງນະຄອນແມລເບີນ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຄວາຣັນຕີນຄົນທີ່ເຂົ້າມາຍັງລັດວິກຕໍເຣຍຈາກຕ່າງປະເທດ ແມ່ນວ່າທະວີຂຶ້ນຈາກ 13 ຄົນມາເປັນ 16 ຄົນແລ້ວ ໃນ ຈຳນວນ 3 ຄົນໃໝ່ນີ້ ມີດ້ວຍເດັກນ້ອຍອາຍຸ 3 ຂວບ ແລະ ຍິງນາງໜຶ່ງໃນໄວ 50 ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄົນໃນຄົວເຮືອນດຽວກັນ ສາດສະດາຈານປີເຕີ ຊັດເຕິນ ຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍເວົ້າວ່າ ການມີພະ ຍາດໂຄວິດ-19 ສາຍພັນໃໝ່ອັງກິດ ໝາຍເຖິງວ່າທາງການຕ່າງໆລະມັດລະວັງເພີ່ມຂຶ້ນ ການຢັ່ງເບິ່ງສຽງໂດຍ Anglicare Australia ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 100 ເປີເຊັນທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ການຕັດເບ້ຍ JobSeeker ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍມີຄວາ ມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອຍິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ ຂໍ້ມູນໃໝ່ທີ່ຖືກຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ນັ້ນ ມີຈຸດປະສົງກົດດັນລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍໃຫ້ຕໍ່ເວລາການຄ້ຳຈູນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຍາວອອກໄປຕື່ມອີກ ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 ຈະຈົບສິ້ນລົງໃນເດືອນມີນາປີນີ້ 2021 ແຕ່ທາງການອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງພິຈາລະນາທະວີອັດຕາເບ້ຍດັ່ງກ່າວ ແທນທີ່ຈະໄປໃຫ້ພຽງແຕ່ 40 ໂດລາຕໍ່ມື້ ເລື່ອງນີ້ມີຂຶ້ນເມື່ອທີ່ການຄົ້ນຄວ້າໃໝ່ອັນໜຶ່ງບອກໃຫ້ເ ຫັນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 500,000 ບໍລິສັດອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ຄົນງານ 2 ລ້ານຄົນ ອອກໄປຈາກຄ່າແຮງງານທີ່ຖືກຄ້ຳຈູນໂດຍເງິນ JobKeeper ຕັ້ງແຕ່ທ້າຍເດືອນກັນຍາປີກາຍນີ້ເປັນຕົ້ນມາ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍຈ ະຖະແຫຼງການອອກມາຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍ ກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບ Closing the Gap ໃນບໍ່ນານຂ້າງໜ້ານີ້ Closing the Gap ແມ່ນການເຮັດໃຫ້ຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍທຽບເທົ່າກັບຄົນອົດສະເຕ ຣລຽນໃນການມັ່ງຄັ່ງຢູ່ດີກິນດີ ຄືບໍ່ໃຫ້ທຸກຍາກ ວ່າໄປ ເຄນ ວາຍອັດ ລັດຖະມົນຕີກິດຈະການຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍ ອາລບານີຊີ ຜູ້ນຳພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ແລະ ລິນດາ ເບີນີ ໂຄສົກກິດຈະການຄົນ ພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເລຍຂອງພັກເລເບີອົດສະເຕຣເລຍ ກໍຈະຖະແຫຼງການຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະເຕຣເລຍນັ້ນ ໃນວັນຄົບຮອບ ທີ່ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍຂໍອະໄພຄົນພື້ນເມືອງອົດສະເຕຣເ ລຍ ທີ່ມີຊື່ວ່າ National Apology to the Stolen Generation ແຕ່ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງຍຸດທະສາດນັ້ນ ແລະ ການບັນຍັດມັນຈະບໍ່ຖືກເປີດເຜີຍອອກມາຈົນກວ່າຮອດເດືອນກໍລະກະດາປີນີ້ ອັບເດດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດນັ້ນເປັນເ ຫດການປະຈຳປີທີ່ຖືກເວົ້າວ່າອອກມາ ຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາລີ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ ກ່ອນໜ້າວັນຂອງການຂໍໂທດຂໍອະໄພຄົນພື້ນເມືອງອົດສະຕຣາລີນັ້ນ ທີ່ຖືກປະກາດອອກ ມາໃນປີ 2008 ໃນປີ 2008 ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາລີ Kevin Rudd ຂອງຄາວນັ້ນໃຫ້ໂອວາດ The apology was one step in a long journey towards reconciliation. Closing the gap

ໂດຍມີອິດສະຫຼະພາບ ບັດນີ້ຖືກໂຈະໄວ້ແລ້ວ ປະເທດອົດສະຕຣາລີປະກາດວ່ານິວຊີແລນເປັນເຂດກັນດານຮ້ອນວົນ ສຳລັບໄລຍະ 3 ມື້ ຈາກມື້ນີ້ວັນທີ 15 ເປັນຕົ້ນໄປ ເພື່ອໂຕ້ຕອບທີ່ປະເທດນິວຊີແລນເລີ່ມລັອກ ດາວ 3 ມື້ແລ້ວ ຍ້ອນໂຄໂຣນາໄວຣັສຖືກກວດພົບເຫັນເປັນກັນຢູ່ໃນ Auckland ໃນວັນທີ 14 ແລ້ວນີ້ ຄືວານນີ້ ທາງການຂອງນະຄອນນິວຢອກໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈັບບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກລະແວງສົງໄສວ່າມີສາຍຜູກພັນ ກັບການທີ່ມີການແທງກັນຂຶ້ນຢູ່ Subway ຂອງນິວຢອກ ຈົນວ່າຄົນສອງຄົນຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ຣີໂກເບີໂຕ ໂລເປ ທີ່ມີຊື່ລືນາມກັນວ່າ Subway Slasher ຄືນັກປາດແຫ່ງໃນລົດໄຟໃຕ້ດິນ ຖືກວາງຄະດີ ການຂ້າຄົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈໃສ່ ແລ້ວ ຕະຫຼອດເຖິງຄະດີການຄາດຕະກຳ ແລະ ສອງກະທົງກ່ຽວກັບການຂ້າຄົນດ້ວຍ ກິລາ Australian Open ຊູເວເຊ ດາລາຕີເທນນິສຄົນດີຄົນດັງຂອງປະເທດຈີນໄຕ້ຫວັນ ສຳເລັດມາກມາຍໃນດ້ານການດັນເຂົ້າ quarter final ຂອງ Australian Open ສຳເລັດແລ້ວ ຍານາງທີ່ມີອາຍຸ 35 ປີ ຊະນະວົນທູໂຊວາຈາກປະເທດຝຣັ່ງເສດໄດ້ສຳເລັດ 6-4 6-2 ໃນຮອບທີສີ່ຂອງການແຂ່ງຂັນເທນນິສ Australian Open ນີ້ເປັນການແຂ່ງຂັນອັນສຳຄັນຄັ້ງທີ 38 ຂອງຍານາງ ຍານາງຈະໄດ້ ດວນກັນກັບໂອຊາກາຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີເທົ່າກັນກັບ 78 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.64 ຢູໂຣ 5.01 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,860.36 ດົ່ງຫວຽດນາມ 3,143.61 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.20 ບາດໄທ 7,241.95 ກີບລາວ ດິນຟ້ າອາກາດສຳລັບມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 16 31 ແຄນເບີຣາຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 11 26 ຊິດນີ ແລະ ບຣິສເບນຈະຕົກຝົນຊາເວີ 2 3 ຫ່າ 19 26 20 28 ຕາມລະດັບ ດາວິນຈະຕົກຝົນຊາເວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ ອາດພາຍຸ 24 31